You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. ການທີ່ປະເທດແກວຫວຽດນາມເໜືອເຂົ້າມາຜ່າຜ່ານພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແລະ ອະທິປະໄຕລາວ ລົງໄປເຮັດສຶກສົງຄາມໃນປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເອົາລະເ ບີດນານາຊະນິດມາຫວ່ານໃສ່ພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ໃສ່ແກວຫວຽດນາມເໜືອນັ້ນ ແມ່ນວ່າເອົາສາດເອົາເສື່ອມາປູ ແລ້ວໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນກໍຄົງບໍ່ແລ້ວບໍ່ເລົ່າຈັກເທື່ອ ເພາະມັນເປັນດັ່ງທີ່ວ່າ ໄກ່ເກີດກ່ອນ ຫຼືວ່າ ໄຂ່ເກີດກ່ອນ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈແລ້ວ ມີຢູ່ວ່າຫວຽດນາມເໜືອມາລ່ວງລ້ຳອະທິປະໄຕລາວກ່ອນ ແລ້ວສະຫະລັດກໍມາລ່ວງລ້ຳນຳ ເພາະຫວຽດນາມເໜືອຜ່າຜ່ານພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ລົງໄປເຮັ ດສຶກສົງຄາມໃນປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ອັນທີ່ມີສະຫະລັດອາເມລິກາຊ່ວຍປ້ອງກັນໄວ້ ແລ້ວສະຫະລັດກໍຈຳເປັນມາຫວ່ານລະເບີດໃສ່ພວກເຂົາໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ຈິບຫາຍວາຍວອດ ຈົນທີ່ວ່າເຖິງປັດຈຸບັ ນນີ້ມາຊອກເອົາຊາບສົບຂອງທະຫານຫວຽດນາມເໜືອກັບໄປພື້ນແຜ່ນດິນຫວຽດນາມນັ້ນ ແມ່ນວ່າກໍບໍ່ແລ້ວບໍ່ເລົ່າຈັກເທື່ອ ຈາກການກະທຳສຶກສົງຄາມໃນລາວນັ້ນ ນຳພາໃຫ້ມີລາວແດງ ລາວກາງ ແລະ ລາ ວຂາວຂຶ້ນ ກໍວ່າໄດ້ ຫຼືຈະເວົ້າແນວອື່ນທີ່ຕົງກັນຂ້າມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າມານັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າເປັນສິດທິໜຶ່ງຕ່າງຫາກ ແຕ່ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີແມ່ນວ່າ ລູກແຕກລູກມີນ ລູກບອມລູກລະເບີດ ມີຜົນສະທ້ອນອັນຮ້າຍແຮງໃສ່ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ທີ່ຕົກຢູ່ໃນສຶກສົງຄາມຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ວ່າໃນຫົນແຫ່ງໃດກໍຕາມແຕ່ ການສຶກສາຄົ້ນຄວາຍຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນນານາຊາດທີ່ມີຊື່ວ່າ Save the Children ຮູ້ເຫັນວ່າເດັກເລັກເດັກ ນ້ອຍເກືອບ 3 ຄົນຈາກແຕ່ລະ 4 ຄົນ ສູນເສຍຊີວິດ ຫຼືໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບອັນຮ້າຍແຮງ ຈາກລະເບີດເດນຕາຍ ລູກມີນລູກແຕກ ແລະ ການຖະຫຼົ່ມກັນໂດຍທາງອາກາດຕ່າງໆ ສຳລັບເດັກເລັກເດັກນ້ອຍທີ່ຕົກ ຢູ່ໃນເຂດສຶກສົງຄາມ ຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານປະສາດ ແລະ ຮ່າງກາຍຈາກລູກແຕກລູກບອມຕ່າງໆ

ຢູ່ທີ່ Gaza Strip ໃນອາຊີຕາເວັນອອກພາກກາງ Middle East ເຮັດໃຫ້ Selva ອາຍຸ 12 ປີ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຕະຫຼອດໄປ ຕັ້ງແຕ່ຄໍລົງໄປ ຊິ້ນໜຶ່ງທີ່ແຕກຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວທີ່ມີຊື່ວ່າ ມາມູດ ສູນເສຍຕາເບື້ອງໜຶ່ງ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວກຳລັງເຕະບານຢູ່ ໃນຖະໜົນຫົນທາງຢູ່ ອີກລາຍໜຶ່ງ ໂມຮຳເມັດ ອາຍຸ 13 ປີ ພັດພາກໄປຈາກໂມຊູ ໃນເມື່ອທີ່ ISIS ຍຶດເອົາເມືອງໂມຊູ ໃນປະເທດອີຣັກໄດ້ ໃນຄາວປີ 2014 ຄອບຄົວຂອງຜູ້ກ່ຽວຈຳຕ້ອງແຕກໜີໄປຢູ່ໃນເຂດທີ່ໃກ້ຄຽງ ແຕ່ໃ ນເຂດໃໝ່ທີ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ ເປັນບ່ອນທີ່ໂມຮຳເມັດໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການຈູ່ໂຈມຕີໂດຍລູກຣັອກເກັດລູກໜຶ່ງ ໂມຮຳເມັດເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ

ນາງ Lulu ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 13 ປີ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກເສິກສົງຄາມ ລາວຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນດ້ານຈິດໃຈຈາກການຈູ່ໂຈມຕີ ໂດຍລູກຈະຫຼວດພິນາດລູກໜຶ່ງຢູ່ທີ່ Gaza Strip ໃນຄາວ 5 ປີກ່ອນນີ້ວ່າ

ປຶ້ມຄູ່ມືນັ້ນ ເປັນຊະນິດແລກໆ ທີ່ເປັນວິທີການການປິ່ນປົວເດັກໆ ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອຊູດຊ່ວຍເດັກເພື່ອໃຫ້ຟື້ນດີຈາກບາດແຜອັນສາຫັດໂຫດຮ້າຍຕ່າງໆນານາ Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.